ໃນການຕາມລ່າກຳລັງທະຫານຫວຽດນາມເໜືອຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງໂຮຈິມິນ ແລະ ກຳລັງທະຫານຄອມມິວນິສປະເທດລາວ ສະຫະລັດໄດ້ໃຊ້ລະເບີດເປັນອາວຸດສ່ວນໃຫຍ່ ຊຶ່ງນັບແຕ່ປີ 1964 ຫາ 1973 ມີລະເບີດລູກຫວ່ ານ 270 ລ້ານລູກຕົກໃສ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນປະເທດທີ່ຖືກຖິ້ມລະເບີດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ເມື່ອສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນ ປະມານ 30 ເປີເຊັນຂອງລູກລະເບີດເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ແຕກໃນທັນທີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນຕົກຄ້າງ ມາຮອດທຸກວັນນີ້ ຫຼັງຈາກສົງຄາມສິ້ນສຸດລົງໄດ້ 10 ກວ່າປີ ສະຫະລັດກໍໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຫຼື UXO ໃນລາວ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ມາຮອດປັດຈຸບັນກໍຍັງມີ UXO ປະມານ 80 ລ້ານລູກ ກະແຈກກະຈາຍກັນຢູ່ທົ່ວທຸກແຂວງຂອງລາວ ອີງຕາມຍານາງ ແຊຣາ ກຸລາບດາຣາ ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື CEO ຂອງອົງການ Legacy of War ຫຼື ສິ່ງຕົກຄ້າງຫຼັງສົງຄາມ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຊຶ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ມີ 30 ເປີເຊັນ ລະເບີດ didn't detonate ສະນັ້ນຍັງມີປະມານ um 80 ລ້ານ cluster bomb ນັ້ນຍັງຢູ່ເມືອງລາວ and ເຮົາກຳລັງ ອືມ ກູ້ລະເບີດຢູ່ ອ່າ ເກືອບ 50 ປີຜ່ານມາແລ້ວ ຍັງມີລະເບີດ ເອີ ດຽວນີ້ ອ່າ 2022 ໜຶ່ງເປີເຊັນ ທີ່ວ່າ ທີ່ວ່າ ເອີ ເຂດທີ່ອັນຕະລາ ຍ ເອີ ໄດ້ ໄດ້ກູ້ລະເບີດແລ້ວ ຍັງເຫຼືອ 99 ເປີເຊັນ ແປວ່າ 17 17 ແຂວງຍັງມີລະເບີດຢູ່ ເຂດທີ່ຖືກລະເບີດຖິ້ມໃສ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍຄືພາກໃຕ້ທີ່ຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນຂອງລາວກັບຫວຽດນາມ ເຊັ່ນ ແຂວງເຊກອງ ສາລະວັ ນ ແລະ ອັດຕະປື ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າ ປີໜຶ່ງໃຫ້ເກັບກູ້ລະເບີດໃຫ້ໄດ້ 10 ພັນຕາລາງແມັດ ຫຼື ແມັດກາເຣ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຍິ່ງຫຼາຍປີຜ່ານໄປເທົ່າໃດ ເຂດທີ່ຖືກລະເບີດຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ວ່ານັ້ນ ມັ ນຍິ່ງເຮັດໃຫ້ການເກັບກູ້ UXO ຍາກຂຶ້ນໄປອີກ ນັບແຕ່ສະຫວັນນະເຂດໄປຮອດອັດຕະປື ໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມານີ້ ກໍເປັນເຂດທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມຢ່າງໜັກເຊັ່ນກັນ ລູກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກນັ້ນ ຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ໄຫຼໄປສູ່ບ່ອ ນອື່ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂດທີ່ເຄີຍຖືກເກັບກູ້ລະເບີດໝົດໄປແລ້ວ ກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ທຳການກວດ ແລະ ເກັບກູ້ຄືນອີກ ອີງຕາມຍານາງ ແຊຣາ ສ່ວນປະເທດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເກັບກູ້ລະເບີດແກ່ລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍແມ່ນ ສະຫະລັດ ຊຶ່ງມາຮອດປີ 2021 ນີ້ ຍານາງ ແຊຣາ ບອກວ່າສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວໃນດ້ານນີ້ທັງໝົດແມ່ນ 310 ລ້ານໂດລາ ການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼັງຈາກການຢ້ຽມຢາມອັນເປັນປະ ຫວັດສາດຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຊຶ່ງໃນປີ 2016 ນັ້ນແມ່ນທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ທີ່ປະກາດການຊ່ວຍເຫຼືອ 90 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບ 3 ປີ ກໍຄືແຕ່ປີ 2017 ຫາ 2019 ຈາກນັ້ນໃນປີຕໍ່ມາ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນປີລະ 40 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2020 ແລະ 2021 ສ່ວນປີນີ້ ສະຫະລັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວໃນດ້ານນີ້ຫຼາຍເປັນພິເສດ ຊຶ່ງກໍຄື 45 ລ້ານໂດລາ ອີງຕາມທ່ານ ຄຳພັນ ອັ່ນລາວັນ ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈຳສະຫະລັດ ແລະ ການາດາ ທີ່ໃຫ້ການສຳພາດກັບວີໂອເອ ກ່ອນຈະກັບຄືນປະເທດໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ເງິນຈຳນວນນີ້ແມ່ນນອນຢູ່ໃນເງິນທັງໝົດ 80 ລ້ານໂດລາ ທີ່ສະຫະລັດມອບໃຫ້ແກ່ການເກັບກູ້ລະເບີດໃນສາມປະເທດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສົງຄາມໃນສະໄໝນັ້ນ ຄື ລາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ທັງນີ້ກໍຍ້ອນວ່າບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນຮູ້ຫຼາຍວ່າ ສົງຄາມອິນໂດຈີນ ທີ່ໃນສະຫະລັດເອີ້ນວ່າສົງຄາມຫວຽດນາມນັ້ນ ທີ່ຈິງແລ້ວ ມັນເກີດຢູ່ໃນລາວນຳອີກດ້ວຍ ອີງ ຕາມຍານາງ ແຊຣາ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈແກ່ສາກົນ ແລະ ຄົນອາເມລິກັນ ທັງອົງການ Legacy of War ພ້ອມກັບອົງການສາກົນທີ່ປຸກລະດົມໃຫ້ຄົນຮູ້ອັນຕະລາຍ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ລະເບີດຝັງດິນ ແ ລະ ລັດຖະບານລາວ ຊຶ່ງຕາງໜ້າໂດຍທ່ານ ອານຸພາບ ວົງໜໍ່ແກ້ວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກໍໄດ້ຈັດການບັນລະຍາຍ ກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນລາວ ແ ລະ ກໍຈັດງານວາງສະແດງກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານນີ້ ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນນິວຢອກ ໃນວັນທີ 4 ແລະ 5 ເມສາຜ່ານມາ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ແ ມ່ນໜ້ອຍຫຼາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ເນື້ອທີ່ດິນຂອງລາວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ໃນນາມທີ່ເປັນຫົວໜ້າອົງການ Legacy of War ທີ່ເປັນອົງການສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະລັດ ໃນກາ ນເກັບກູ້ລະເບີດ ຍານາງ ແຊຣາ ບອກວ່າ ຈະສືບຕໍ່ປະສານງານກັບອົງການທີ່ສະແຫວງຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃຫ້ໄດ້ 50 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2023 ນີ້ ທັງນີ້ ຍານາງບອກວ່າ ເຮົາຕ້ອງຄິດໄປໄວ້ ອີກວ່າ ອືມ ເລື່ອງບັນຫາລະເບີດນີ້ ມັນກ່ຽວຂ້ອງທຸກໆສິ່ງໃນຊີວິດ

ພື້ນດິນ ຢູ່ໃນນ້ຳຂອງ ຂອງເມືອງລາວ ມັນກໍມີ ອືມ ມີສິ່ງທີ່ບໍ່ດີເກີດຂຶ້ນ ເພາະວ່າລູກລະເບີດຢູ່ໃນ ຢູ່ໃນດິນເປັນ 50 ກວ່າປີ ຢູ່ໃນນ້ຳຂອງເຮົາ 50 ກວ່າປີ ກໍເຮັດໃຫ້ມີ ອ່າ like soil contamination ເນາະ ມັນມີ metal toxicity ສະຫຼຸບແລ້ວ ການເກັບກູ້ລ ະເບີດໃນລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຂຶ້ນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດ ແຕ່ວ່າມັນຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຂອງລາວ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເກັບກູ້ລະເບີດອອກຈາກດິນໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈ ະໄວໄດ້ນັ້ນ ບົວສະຫວັນ VOA